SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ກຳລັງມີໂຄວິດຮອບສອງລະບາດຢູ່ ແມ່ນວ່າພະຍາຍາມສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນ ະຊົນທັງຫຼາຍ ແຕ່ຕາມທີ່ຄິດເບິ່ງນີ້ ປະຊາຊົນມີການລັງເລໃຈທີ່ຈະໄປໃຫ້ສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ອັນເປັນເຫດໃຫ້ທີ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທາງການສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະຊາຊົນລາວ ຈັດຊີງໂຊກ ເພື່ອເປັນການຈູ ງໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນໄປສັກຢຸກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ນໍ ກະເປັນລາຍງານຂ່າວຈາກສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະໄດ້ ບອກວ່າ ມີເຟສບຸກທີ່ຊື່ວ່າ Inside Lao ທີ່ລາຍງານຄວາມເຄື່ອນໄຫວໃນສາທາປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຊີງໂຊກແກ່ຜູ້ທີ່ສັກວັກຊີນ ໂດຍໃຊ້ຫົວຂໍ້ວ່າ ສັກວັກຊີນແລ້ວໄດ້ຈັບລາງວັນ 500,000 ກີບ ທຸກອາທິດ ເພື່ ອສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມລາວປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ໂດຍໄວ ກໍໄດ້ເຊີນຊວນໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມ ນຳບັດສັກວັກຊີນໄປຊີງໂຊກລາງວັນທຸກສັບປະດາ ຕັ້ງແຕ່ບັດນີ້ເປັນຕົ້ນໄປເນາະ ຈົນເຖິງສິ້ນເດືອນກໍລະກົດ 2021 ທີ່ມີການ ຈັບສະຫຼາກທຸກວັນຈັນ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ເຖິງ 3 ສິງຫາ 2021 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນລາງວັນຈາກບໍລິສັດ ບິກບູນ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດສື່ໂຄສະນານອກບ້ານໃນສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ນະ ທີ່ວ່າຈັດຊີງໂຊກ ຫຼືວ່າຈົກສະຫຼອກສະຫຼາກກັນ ແລະ ໄດ້ລາງວັນ ແຕ່ວ່າເຖິງຈັ່ງໃດກໍຕາມ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນຢູ່ໃນລາວນີ້ມີການລັງເລໃຈທີ່ວ່າຈະໄປໃຫ້ສັກຢາກັນໂ ຄວິດ-19 ນີ້ ຈຶ່ງວ່າມີການຈົກສະຫຼາກລາງວັນ 500,000 ກີບນີ້ ອັນນີ້ນີ້ ທາງການສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຫຼືບໍ່

ປະຊາຊົນເລີ່ມ ເລີ່ມໝັ້ນໃຈ ເລີ່ມເຊື່ອໃຈແລ້ວ ເພາະວ່າຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ກະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າຊິຢ້ານວັກຊີນ ຢ້ານເຂັມສີດຢາ ກະຈຳເປັນຈະຕ້ອງສັກ ລົງທະບຽນໄວ້ຈັ່ງຊີ້ເ ນາະ ກະແມ່ນຢູ່ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າປະຊາຊົນລັງເລໃຈ ບໍ່ໃຫ້ສັກໃຫ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ທາງການລາວນີ້ ເພິ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ບໍ່ ຫຼືວ່າເວົ້າແຕ່ວ່າຄົນໄປໃຫ້ສັກ ເລື່ອງຂອງຄວາມລັງເລເນ້ຍ ທາງ ທາງລັ ດຖະບານລາວກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງການປະຊາສຳພັນ ກະເຫັນທັງພາບ ທັງສື່ຕ່າງໆ ທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ຂອງລັດເນາະ ກະໄດ້ອອກປະກາດ ທັງວິທະຍຸ ທັງໂທລະທັດ ລວມເຖິງເລື່ອງຂອງການ ຂັບລົດແຫ່ປະກາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ ໄດ້ຊາບໄດ້ຮູ້ເນາະ ອື ແມ່ນຢູ່ ຄືໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ການສັກຢຸກສັກຢານີ້ ມັນກະເລີ່ມມາດົນແລ້ວ ຢາກະມີບັກຫຼາຍໆ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນມາກມາຍນີ້ ມີກາ ນລັງເລໃຈໄປສັກ ຈົນວ່າລັດຖະບານອົສເຕຣເລຍນີ້ ກຳລັງຈະໂປຼອອກມາໂຄສະນາການຈູງໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນໄປສັກ ກໍມັນໝາຍເຖິງວ່າປະຊາຊົນບໍ່ມັກໃຫ້ສັກວ່າຊັ້ນເທາະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມີການລັງເ ລໃຈ ຢ້ານແນວໃດແນວໜຶ່ງ ກະບໍ່ຈັກ ແຕ່ວ່າສຳລັບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ແມ່ນວ່າ ຢາວັກຊີນກະເປັນການທີ່ວ່າ ຕ່າງປະເທດເອົາມາໃຫ້ ເຊັ່ນວ່າ ຈີນບໍ ຣັດເຊຍບໍ ສະຫະປະຊາຊາດບໍ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວກ ະປະເທດອື່ນໆ ອາເມລິກາ ໄທ ປະເທດອົສເຕຣເລຍ ຊີ້ກະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນນີ້ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ວ່າຢາວັກຊີນນີ້ ມັນມີພໍທີ່ວ່າ